अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न शोच्या अशोच्या भीष्मद्रोणादयः सद्वृत्तत्वात् परमार्थरूपेण च नित्यत्वात् तान् अशोच्यान् अन्वशोचः అనుశోచిतवानसि ते म्रियन्ते मन्निमित्तम् अहम् तैः विना भूतः किम् करिष्यामि राज्यसुखादिना इति त्वम् प्रज्ञावादान् प्रज्ञावताम् बुद्धिमताम् वादान् च वचनानि च भाषसे तदेतत् मौढ्यम् पाण्डित्यम् च विरुद्धम् आत्मनि दर्शयसि उन्मत्त इव इति अभिप्रायः यस्मात् गतासून् गतप्राणान् मृतान् अगतासून् अगतप्राणान् जीवतः च न अनुशोचन्ति पण्डिताः आत्मज्ञाः पण्डा आत्मविषया बुद्धिः येषाम् ते हि पण्डिताः पाण्डित्यन्निर्विद्या बृहदारण्यके त्रि पञ्च एकम् इति श्रुतेः परमार्थतस्तु नित्यान् अशोच्यान् अनुशोचसि अतो मूढः असीति अभिप्रायः